SBS Radio ລາວ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ໜ້າທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ພະລາຍການພາສາລາວ ສະບາຍດີ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍນຳເອົາການອ່ານກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ມາສະເໜີສູ່ທ່ານຟັງ ສຳລັບລາຍລະອຽດແທ້ໆ ໃຫ້ເຂົ້ າກົດເບິ່ງໃນເລື່ອງ ປັບໃຫ້ທັນການໂຄວິດ-19 ທາງການ New South Wales ແລະ Queensland ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢູ່ເຮືອນ ເພາະທ່ານຈະໄດ້ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດສຳລັບທ່ານກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສ 3 ສິງຫາ 2021 ຄົນ New South Wales 6 ລ້ານຄົນ ຈະຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ ພາຍໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ ກໍລະນີຂອງ Queensland ທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ທີ່ຍັງມີຊີວິດຊີວາຢູ່ ທະວີຂຶ້ນເຖິງ 47 ຄົນ ວິກຕໍເຣຍມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 4 ຄົນ ລັດຖະບານອົ ດສະຕຣາລີຍາໃຫ້ເງິນຄ້ຳຈູນໂຄວິດເພີ່ມ ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນ 199 ຄົນ ໂດຍທີ່ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຄົນທີ່ເປັນຢູ່ ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ເມື່ອຕິດແປດກັນໄດ້ຢູ່ ດຣ Kerry Chant ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະ ນະສຸກ New South Wales ເຕືອນອີກໃໝ່ໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍຈົ່ງບໍ່ໄປເຂດເທດສະບານທ້ອງຖິ່ນ 8 ແຫ່ງ ຖ້າຫາກບໍ່ຈຳເປັນຢ່າງເດັດຂາດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Gladys Berejiklian ຢາກໃຫ້ New South Wales ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໄດ້ເຖິງ 6 ລ້ານເຂັມພາຍໃນ ເດືອນສິງຫາ ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ 3 ລ້ານ 9 ແສນໂດສຖືກສັກແລ້ວ ໃຫ້ຊອກເບິ່ງຄລີນິກການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໂດຍກົດໃສ່ List of Vaccination Clinics ໃນລັດ Queensland Queensland ມີຄົນໃໝ່ 16 ຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ທີ່ທຸກລາຍມີສາຍພົວ ພັນກັບບ່ອນທີ່ເປັນຢູ່ ດຣ Jeannette Young ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ Queensland ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນທີ່ຢູ່ກິນໃນເຂດເທດສະບານ 11 ແຫ່ງ 11 local government areas ຈົ່ງຢູ່ເຮືອນ ແລະ ໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໂດຍໄວເທົ່າທີ່ເມື່ອສັງເກດເຫັນວີ່ແວວໃດໆ Steve Gollschewski ຮອງຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ Queensland ເວົ້າວ່າ ເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຕຳຫຼວດປັບໃໝ 70 ຄັ້ງ ແລະ ຈັບ 21 ຄົນທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງສາທາລະນະສຸກ ໃຫ້ຊອກເບິ່ງສູນກາງການກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໂດຍກົດໃສ່ Nearest COVID-19 Testing Centre ໃຫ້ຊອກເບິ່ງກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສເປັນພາສາຂອງທ່ານໂດຍກົດໃສ່ Coronavirus Resource in Your Language ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງລ່າສຸດທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ ວິກຕໍເຣຍມີສີ່ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ອີກໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ທີ່ທຸກລາຍມີສາຍພົວພັນ ໄປເຖິງການແຜ່ລະບາດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຢູ່ໃນ Quarantine ເມື່ອຕິດແປດຄົນອື່ນໄດ້ຢູ່ ຄົນທີ່ສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 8 ຊົ່ວໂມງ ຍ້ອນຄຳສັ່ງສາທາລະນະສຸກ ມີສິດໄດ້ເບ້ຍ COVID Disaster Payment ເພີ່ມກັບເບ້ຍອັນປົກກະຕິ ການ ທວງເອົາເບ້ຍການຄ້ຳຈູນເພີ່ມນີ້ ຖືກເປີດຂຶ້ນແລ້ວໃນມື້ນີ້ Quarantine ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ໃຫ້ກົດຊອກເບິ່ງ Quarantine ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບການກວດ ຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບ ານຂັ້ນລັດ ແລະ Territory ໃຫ້ຊອກເບິ່ງ ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ໃຫ້ຊອກເບິ່ງຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາ ເລຍ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນ